ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼືທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast
ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ມອບຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຊົນລາວມາຫຼາຍຫວດແລ້ວ ເຊິ່ງວ່າບາດນີ້ຄືຫວດໃໝ່ກໍໄດ້ໃຫ້ເພີ່ມອີກ 300,000 ໂດສ ທີ່ວ່າທ່ານສົມດີ ມີໃສ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ທາງການຈີນສົ່ງມອບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບທາງສາທາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເປັນການໃຫ້ແບບ ແບບຟຣີເນາະ ລ່າສຸດເນາະ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງຊີໂນຟາມ ຈຳນວນ 300,000 ໂດສ ໄດ້ມາເຖິງລາວຫວ່າງວັນທີ 26 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ກະຖືເປັນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ທາງການຈີນມອບວັກຊີນຟຣີໃຫ້ກັບທາງສາທາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຄັ້ງທີ 1 300,000 ຄັ້ງທີ 2 800,000 ຄັ້ງທີ 3 300,000 ກໍລວມແລ້ວກະລ້ານສີ່ແສນໂດສ ລະກະຫວ່າງວັນທີ 25 ເມສາ 2021 ກະເປັນມື້ຄົບຮອບ 60 ປີສາຍພົວພັນລາວຈີນ ທາງການຈີນກະໄດ້ຈັດສົ່ງວັກຊີນຊີໂນຟາມລັອດດັ່ງກ່າວ ກໍຄື 300,000 ໂດສ ກະແປວ່າຕ າມຕົວເລກທີ່ທ່ານລາຍງານ ທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃຫ້ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມາເຖິງ 3 ຫວດນີ້ ຕົກເປັນປະມານໜຶ່ງສ່ວນເຈັດຂອງພົນລະເມືອງລາວ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ສັກໃຫ້ໜຶ່ງສ່ວນເຈັດໄດ້ ແຕ່ວ່າຢ າກຊາບວ່າໃນປະເທດໄທນີ້ນຳ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ໃຊ້ຢາວັກຊີນຂອງປະເທດຈີນແມ່ນບໍ່ ມັນກະມີຢູ່ ຢູ່ 2-3 ຍີ່ຫໍ້ເນາະຕອນນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນຊີໂນແວັກເນາະ ຊີໂນແວັກທີ່ ທີ່ໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍ ລະກະຊິເຂົ້າມາເປັນ ລັອດ ລັອດໃຫຍ່ອີກລ້ານກວ່າໂດສ ກໍ ກະມີປະມານຊ່ວງເດືອນ ອາ ມິຖຸນາ ຫຼືວ່າປາຍເດືອນພຶດສະພານີ້ແຫຼະ ອັນຢາຊີໂນແວັກທີ່ວ່າໄທໃຊ້ ຫຼືວ່າໄດ້ຮັບນີ້ ບໍ່ແມ່ນຂອງຟຣີຕິ ຊື້ເອົາຕິແມ່ນບໍ່ ເປັນການຊື້ເອງທັງໝົດ ເນາະ ຂອງໄທຍັງບໍ່ມີເລື່ອງຂອງວັກຊີນຟຣີ
SBS ລາວ share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook